ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ພອນທິບ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານ ສັນຕິໄຊ ຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີ ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມ ຮ້ອຍ ຈາກທ່ານ ສັນຕິໄຊ ໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ມື້ນີ້ເຮົາມາເວົ້າເຖິງ New Start ໂດຍຕົວອັກສອນທຳອິດຄືອັກສອນ N ໝາຍເຖິງອາຫານ ອາຫານທີ່ເຮົາກິນທຸກມື້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າເຖິງສັດຕູຕົວຮ້າຍ ກາດຂອງສຸຂະພາບທີ່ໄດ້ມາຈາກອາຫານຄື ໄຂມັນ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາສ້າງຂຶ້ນມາ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ນອກຈາກນີ້ເຮົາຍັງໄດ້ຮັບຄໍເລສເຕີຣໍຈາກອາຫານທີ່ເຮົາກິນ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີແລ້ວວ່າ ການໄດ້ຮັບໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍຫຼາຍເກີນໄປນັ້ນ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢາກໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ບໍ່ຮູ້ໄຂມັນຊະນິດນີ້ໄດ້ຮູ້ໄດ້ເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະ ມັນຢູ່ຕາມຮ່າງ ກາຍຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ ແລະ ຈະສ້າງບັນຫາຖ້າຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າ ອາຫານຊະນິດໃດມີຄໍເລສເຕີຣໍສູງ ສະໝອງຂອງສັດ 100 ກຣາມ ມີຄໍເລສເຕີຣໍ 2,000 ມິນລີກຣາມ ໄຂ່ແດງ 6 ໜ່ວຍ 1,500 ມິນລີກຣາມ ໝ າກໄຂ່ຫຼັງສັດ 375 ມິນລີກຣາມ ຕັບ 300 ມິນລີກຣາມ ຫອຍ 200 ມິນລີກຣາມ ກຸ້ງໃຫຍ່ 200 ມິນລີກຣາມ ກະປູ 125 ມິນລີກຣາມ ເນີຍແຫຼວ 250 ມິນລີກຣາມ ເນີຍແຂງ 100 ມິນລີກຣາມ ນ້ຳມັນໝູ 95 ມິນລີກຣາມ ຊີ້ນງົວ ຊີ້ນປາ ແລະ ຊີ້ນໝູ 100 ກຣາ ມ ມີໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍຊະນິດລະ 70 ມິນລີກຣາມ ໄກ່ 60 ມິນລີກຣາມ ກະແລັມ 45 ມິນລີກຣາມ ສ່ວນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍຕ່ຳໄດ້ແກ່ ນົມສົດ ມີຄໍເລສເຕີຣໍ 11 ມິນລີກຣາມ ນົມປົນນ້ຳມັນເນີຍ 3 ມິນລີກຣາມ ໄຂ່ຂາ ວ ເມັດເຂົ້າຕ່າງໆ ໝາກຖົ່ວດິນ ແລະ ຜັກ ບໍ່ມີໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍ ຈາກການທົດລອງຂອງທ່ານແພດ CB Taylor ແຫ່ງໂຮງໝໍທະຫານຜ່ານເສິກ ເມືອງອັລບານີ ລັດເທັກຊັສ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຄົ້ນພົບວ່າ ໄຂມັນຄໍເລສເ ຕີຣໍ ເມື່ອເກີດການປ່ຽນແປງທາງເຄມີ ເມື່ອເກາະຕິດຕາມຜະໜັງເສັ້ນເລືອດແດງ ຄືສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນ ຂອງເສັ້ນເລືອດແດງຖືກທຳລາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສື່ອມສະພາບ ຈາກການທົດລອງພົບວ່ າ ເມື່ອເຮົາຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍໄວ້ດົນ ຈະມີການອອກຊີໄດເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໄດ້ມີການຄົ້ນພົບວ່າ ມີຢູ່ໃນອາຫານຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ ນ້ຳມັນໝູ ເນີຍແຂງ ແປ້ງແພນເຄັກປະສົມໄຂ່ ເປັນຕົ້ນ ເມື່ອເກັບຮັກສາໄຂມັນ ແລະ ນ້ຳມັນໄວ້ດົນ ນ້ຳມັນຈະມີກິ່ນເໝັນ ເພາະໂມເລກຸນຂອງນ້ຳມັນມີການປ່ຽນສະພາບ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງຕ້ອງລະມັດລະວັງ ຄວນກິນອາຫານທີ່ມີນ້ຳມັນປະສົມທັນທີຫຼັງຈາກການປຸງ ແຕ່ງສຸກແລ້ວ ເພາະເມື່ອຈືນ ຫຼື ແຕ່ງປະໄວ້ດົນ ໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ຄວນນຳເອົານ້ຳມັນເກົ່າມາປຸງແຕ່ງອາຫານອີກ ເພາະຈະເກີດມີປະຕິກິລິຍາ oxidation ຈາກຄວາມຮ້ອນ ເມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ ຮັບເຂົ້າໄປ ຈະເປັນອັນຕະລາຍ ເພາະເປັນສານທີ່ພາໃຫ້ເກີດມະເຮັງ ສະນັ້ນ ໃນບາງປະເທດຈຶ່ງມີການຮັບຊື້ເອົານ້ຳມັນທີ່ໃຊ້ແລ້ວນັ້ນ ເພື່ອນຳໄປຜະລິດເປັນນ້ຳມັນສຳລັບເຄື່ອງຈັກ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງຢາກຖ າມວ່າ ເມື່ອເສັ້ນເລືອດຂອງຜູ້ທີ່ກິນໄຂມັນຫຼາຍ ມີການແຂງໂຕ ເຮົາຈະມີວິທີແກ້ໄຂບໍ ຄຳຕອບກໍຄື ມີ ຈາກການ ສຶກສາຂອງທ່ານແພດ Dean Ornish ພົບວ່າ ຜູ້ຄົນທີ່ເປັນເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຕີບ ຈຳນວນ 50 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມການ ວິໄຈ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ເມື່ອບຳບັດໂດຍວິທີທຳມະຊາດ ໂດຍການບໍ່ສູບຢາ ຍ່າງອອກກຳລັງກາຍທຸກມື້ ແລ້ວແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 50 ຄົນນັ້ນອອກເປັນສອງກຸ່ມ ກຸ່ມລະ 25 ຄົນ ກຸ່ມທຳອິດໃ ຫ້ກິນແຕ່ອາຫານເຈທີ່ມີໄຂມັນ 10 ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ມື້ ກຸ່ມທີ 2 ກິນອາຫານທີ່ສະມາຄົມໂລກຫົວໃຈຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາແນະນຳ ມີໄຂມັນ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ ອາຫານທັງສອງກຸ່ມນີ້ຈະຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ມີໄຂມັນຄໍເລສະເຕີຣໍເ ກີນ 300 ມິນລີກຣາມ ຕາມຜົນການວິໄຈພົບວ່າ ຕາມຜົນການວິໄຈພົບວ່າ ຄົນທີ່ກິນອາຫານເຈມີໄຂມັນຄໍເລສະເຕີຣໍຫຼຸດລົງເຖິງ 40 ເປີເຊັນ ການຕີບຂອງເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈກໍຫຼຸດລົງ ສ່ວນກຸ່ມທີ 2 ພົບວ່າລະດັບໄຂມັ ນຄໍເລສະເຕີຣໍຍັງຄືເກົ່າ ສະພາບການຕີບຂອງເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຍິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ຄົນທີ່ກິນອາຫານເຈມີສຸຂະພາບດີກວ່າ ບໍ່ເຈັບບໍ່ໄຂ້ໄດ້ງ່າຍ ເຮົາຈະຕ້ອງລະວັງບໍ່ກິນໄຂມັນສັດ ເພາະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳໃຫ້ກິນ ໄຂມັນຕາມທຳມະຊາດ ເຮົາສາມາດຫາໄດ້ຈາກຖົ່ວຊະນິດຕ່າງໆ ຫຼືໃຊ້ນ້ຳມັນໂດຍການຫຼີກລ້ຽງນ້ຳມັນທີ່ຜ່ານຄວາມຮ້ອນສູງ ເຖິງວ່າຈະເ ປັນນ້ຳມັນພືດ ແຕ່ກໍຍັງເປັນອັນຕະລາຍຖ້າຜ່ານຄວາມຮ້ອນສູງ ດັ່ງນັ້ນຄວນໃຊ້ນ້ຳມັນໃນປະລິມານທີ່ນ້ອຍຈະດີກວ່າ ຢ່າລືມວ່າໄຂມັນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ

ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຈາກລາຍການສຸຂະພາບ ເຮົາຈະເວົ້າເຖິງໂລກງົວບ້າ ແລະໂລກທີ່ກ່ຽວກັບເຊື້ອຊຶ່ງໄປທຳລາຍສະໝອງຂອງສັດ ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ກິນຊີ້ນສັດ ປ່ວຍເປັນໂລກພວກນີ້ ແລະກໍມີຫຼາຍຄົນຕາຍໄ ປແລ້ວ ຄົງມີອີກຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ເປັນຂ່າວ ແລະບາງທີເຂົາກໍຕ້ອງປິດຂ່າວ ເພາະຢ້ານວ່າຊີ້ນສັດຈະຂາຍບໍ່ອອກ ອຸດສາຫະກຳອີກຫຼາຍຢ່າງອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າວິຕົກຫຼາຍ ເຮົາບໍ່ໄດ້ ຮັບຂໍ້ເທັດຈິງ ສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ສຳລັບອີກຫຼາຍທ່ານທີ່ບໍ່ກິນຊີ້ນສັດ ຄົງຈະບໍ່ຄ່ອຍຈະວິຕົກພໍເທົ່າໃດ ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງຄົນເກົາຫຼີຈຶ່ງຢ້ານຈົນຕ້ອງອອກມາປະທ້ວງລັດຖະບານ ຈົນ ກາຍເປັນຂ່າວໃຫຍ່ໂຕໄປທົ່ວໂລກ ທ່ານຜູ້ຟັງຊາບຫຼືບໍ່ວ່າຄົນເຮົາເລີ່ມກິນຊີ້ນສັດຕັ້ງແຕ່ຕອນໃດ ຖ້າທ່ານຜູ້ຟັງເຊື່ອວ່າມະນຸດເກີດມາຈາກວິວັດທະນາການ ກໍຈະບອກວ່າ ຄົນກິນຊີ້ນສັດນີ້ເພາະເຮົາເຄີຍເ ປັນສັດມາກ່ອນ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າສ້າງມະນຸດ ເຮົາກໍຈະເຊື່ອເລື່ອງການສ້າງໂລກຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະການທີ່ພຣະອົງໄດ້ປະທານຄຳແນະນຳວ່າ ອາຫານອັນໃດທີ່ຄວນຈະກິນ ມີຄຳສັ່ງທີ່ຊັດ ສັ່ງທີ່ຊັດເຈນ ພຣະເຈົ້າຕັດວ່າ ເບິ່ງຕີ້ ເຮົາໃຫ້ທັນຍະພືດທີ່ມີເມັດທຸກຊະນິດ ຊຶ່ງມີຢູ່ທົ່ວພື້ນແຜ່ນດິນ ແລະຕົ້ນໄມ້ ໝາກໄມ້ທຸກຊະນິດທີ່ມີເມັດໃນໝາກຂອງມັນ ໃຫ້ເປັນອາຫານແກ່ເຈົ້າ ເຫັນຫຼືບໍ່ວ່າອາຫານຂອງ ຄົນເຮົານັ້ນຄືພືດຜັກ ແລະກະໝາກໄມ້ ອະໄວຍະວະສ່ວນທີ່ຍ່ອຍອາຫານຂອງຄົນເຮົາເໝືອນກັບສັດທີ່ກິນພືດ ມີແຂ້ວສຳລັບການຫຍ້ຳ ເຊັ່ນວ່າ ງົວ ຄວາຍ ຊ້າງ ມ້າ ລີງ ເປັນຕົ້ນ ບໍ່ເໝືອນກັບສັດທີ່ກິນຊີ້ນສັດ ມັນມີແ ຂ້ວແຫຼມ ແລະກໍແຂ້ວໃຫຍ່ສຳລັບການກັດ ສາເຫດທີ່ຄົນເຮົາກິນຊີ້ນສັດນັ້ນ ເກີດຈາກການທີ່ພຣະເຈົ້າບັນດານໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມໂລກ ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ໂນອາ ຊຶ່ງເປັນຄົນດີມີສິນທຳ ເຂົາປະຕິເສດບໍ່ເຮັດຊີວິດຂອງເ ຂົາເໝືອນກັບຊາວໂລກໃນສະໄໝນັ້ນທີ່ທຳຊົ່ວຊ້າເລວຊາມ ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ເຂົາສ້າງເຮືອໃຫຍ່ ເພື່ອໃຫ້ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນເຮືອໃນລະຫວ່າງທີ່ມີນ້ຳຖ້ວມ ແຕ່ປະຊາຊົນເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ເຊື່ອ ຄິດວ່າໂນອາເປັນຄົນເສຍສະຕິ ເພາະສະໄໝນັ້ນບໍ່ມີນ້ຳຖ້ວມ ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ໂນອານຳສັດຂຶ້ນໄປເທິງເຮືອ ໃຫ້ເອົາສັດສະອາດຂຶ້ນໄປ 7 ຄູ່ ເມື່ອນ້ຳແຫ້ງລົງແລ້ວ ພຣະເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ໂນອາຂ້າສັດເຫຼົ່ ານັ້ນເປັນອາຫານ ແຕ່ພຣະອົງມີຄຳຕັກເຕືອນວ່າ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກິນເລືອດຂອງສັດ ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງບອກແກ່ເຂົາວ່າ ອາຍຸຂອງມະນຸດຈະສັ້ນລົງພຽງແຕ່ 120 ປີເທົ່ານັ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ກ່ອນນ້ຳຖ້ວມໂລກນັ້ນ ມະ ນຸດມີຮູບຮ່າງສູງໃຫຍ່ກວ່າຄົນເຮົາໃນປັດຈຸບັນນີ້ຫຼາຍ ແຕ່ລະຄົນອາຍຸຍືນນັບຮ້ອຍໆປີ ເຊັ່ນວ່າ ອາດາມ ອາຍຸຂອງເພິ່ນໄດ້ 930 ປີ ເພາະຄົນສະໄໝກ່ອນນ້ຳຖ້ວມໂລກນັ້ນ ກິນແຕ່ພືດຜັກ ແລະກະໝາກໄມ້ເປັນອາຫ ານ ເມື່ອປີ ພສ 2548 ນິດຕະຍະສານ National Geographic ຊຶ່ງເປັນນິດຕະຍະສານຊື່ດັງຂອງໂລກກ່ຽວກັບສັດ ແລະຊີວິດໃນໂລກ ໄດ້ອອກສຳຫຼວດເພື່ອຄົ້ນຫາວ່າ ໃນໂລກນີ້ມີຄົນກຸ່ມໃດແດ່ທີ່ອາຍຸຍືນເກີນ 100 ປີ ຈາກການສຳຫຼວດເຂົາ ກໍພົບວ່າມີ 3 ກຸ່ມດ້ວຍກັນ ຄືຊາວບ້ານຊາວເມືອງຊາດີເນຍ ໃນປະເທດອີຕາລີ ມີອາຍຸຍືນທັງໝູ່ບ້ານ ກຸ່ມທີ 2 ກໍໄປພົບກັນຢູ່ທີ່ເກາະໂອກິນາວາ ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຊາວບ້ານນີ້ເຂົາມັກກິນອາຫານທຳມະຊາດ ຈຶ່ງເຮັ ດໃຫ້ອາຍຸຍືນ ແລະກຸ່ມທີ 3 ເປັນສະມາຊິກໂບດຄຣິສຕຽນເຊເວັນເດ ແອດເວນຕິສໃນເມືອງໂລມາລິນດາ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຊຶ່ງມີຄົນອາຍຸເກີນ 100 ປີຫຼາຍກວ່າທຸກກຸ່ມ ຜົນການສຶກສາກໍພົບວ່າ ຄົນທັ ງສາມກຸ່ມກິນອາຫານພືດຜັກເປັນຫຼັກ ກຸ່ມ Seventh-day Adventist ນິຍົມກັນກິນອາຫານມັງສະວິລັດ ທຳໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ພາບຂອງຍິງຊະລາຄົນໜຶ່ງກຳລັງ ຕື່ມນ້ຳມັນລົດຂອງເຂົາ ໃນຂະນະທີ່ອາຍຸຂອງເຂົາໄດ້ຮ້ອຍປີ ເຂົາ ໄປຕໍ່ໃບຂັບຂີ່ໄດ້ອີກ 5 ປີ ຕັ້ງແຕ່ເກີດມາບໍ່ເຄີຍກິນຊີ້ນສັດເລີຍ ອີກຄົນໜຶ່ງນັ້ນມີອາຍຸ 112 ປີ ບໍ່ກິນຊີ້ນສັດອີກຄືກັນ ເຄັດທີ່ບໍ່ລັບຂອງຄົນເຫຼົ່ານີ້ກໍຄືການກິນອາຫານທຳມະຊາດ ຜັກສົດ ໝາກໄມ້ສົດ ອອກກຳລັງກາຍເປັ ນປະຈຳ ບໍ່ດື່ມນ້ຳຊາກາເຟ ເຄື່ອງດື່ມເຫຼົ້າເບຍກໍບໍ່ຕ້ອງແຕະຕ້ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດີ ເຖິງແມ້ອາຍຸຈະຫຼາຍ ຄວາມຈຳຂອງເຂົາກໍຍັງດີ ສຸຂະພາບກໍຍັງດີອີກຕ່າງຫາກ ເຄັດລັບອີກຢ່າງໜຶ່ງຂອງຄົນກຸ່ມທີ່ ມີອາຍຸຍືນກໍເພາະ ເຂົາເຂົ້າໂບດເປັນປະຈຳ ມີຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນສະມາຊິກໂບດ Seventh-day Adventist ເໝືອນກັນ ຊື່ນາງຮຸນດາ ກຣຸກ ໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ໄປປີນພູເຂົາໄຟຟູຈິຢາມະ ແລະນາງກໍເຮັດໄດ້ ປີ ນໄປຈົນເຖິງສຸດຍອດ ຂະນະທີ່ອາຍຸເທົ່າໃດທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ ແມ່ເຖົ້າເຮັດໃຫ້ຄົນທັງໂລກຕ້ອງອ້າປາກຄ້າງ ເພາະທ່ານອາຍຸໄດ້ 91 ປີແລ້ວ ກາຍເປັນຜູ້ຍິງທີ່ແຂງແຮງທີ່ສຸດຂອງຄົນໃນໄວດຽວກັນ ພໍ່ຕູ້ບອກວ່າກິນມັ ງສະວິລັດມາຕັ້ງແຕ່ ເຄັດລັບອີກຢ່າງໜຶ່ງຂອງຄົນກຸ່ມທີ່ມີອາຍຸຍືນກໍເພາະເຂົາເຂົ້າໂບດເປັນປະຈຳ ມີຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນສະມາຊິກໂບດ Seventh-day Adventist ຊື່ນາງຮຸນດາ ກຣຸກ ເຂົາໄດ້ຮັບເຊີນຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ໄປ ປີນພູເຂົາໄຟຟູຈິຢາມະ ແລະນາງກໍເຮັດໄດ້ສຳເລັດ ປີນໄປຈົນເຖິງຍອດພູເຂົາ ຂະນະທີ່ອາຍຸຂອງເຂົາເທົ່າໃດທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ ແມ່ເຖົ້າເຮັດໃຫ້ຄົນທັງໂລກຕ້ອງອ້າປາກຄ້າງ ເພາະທ່ານອາຍຸໄດ້ 91 ປີແລ້ວ ກາຍ ເປັນຜູ້ຍິງທີ່ແຂງແຮງທີ່ສຸດຂອງຄົນໃນໄວດຽວກັນ ແມ່ເຖົ້າບອກວ່າກິນມັງສະວິລັດຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 17 ປີ ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງຢາກມີສຸຂະພາບດີກໍຕ້ອງເລືອກກິນອາຫານທີ່ໃຫ້ປະໂຫຍດຈິງໆ ບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງແພງຫຼື ວ່າຫຼູຫຼາຈົນເກີນໄປ ຢູ່ທີ່ຄຸນຄ່າຂອງອາຫານທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບຈາກພືດຜັກ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມາຮອດນີ້ລາຍການຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງພໍດີ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂ ອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

l a o @ a w r . o r g
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາແດ່ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ